خىتاي ھۆكۈمىتى ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلى باشلانغان چوڭ تۇتقۇندا ئۇيغۇرلارنىڭ دېئېنا ئۇچۇرلىرىنى توپلاپ دېئېنا سانلىق مەلۇمات ئامبىرى قۇرۇشتا ئامېرىكىدىكى تېرمو فىشېر شىركىتىنىڭ دېئېنا رەتلەش ئەسۋابىنى قوللانغان ئەينى ۋاقىتتا بۇ ۋەقە ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسى ئەزالىرىنىڭ قاتتىق نارازىلىقىنى قوزغىغان نەتىجىدە بۇ ھەقتە سوئال سوراققا دۇچ كەلگەن تېرمو فىشېر شىركىتى ئۇيغۇر رايونىغا دېئېنا رەتلەش ئەسۋابى سېتىشنى توختاتقانلىقىنى ئېلان قىلغان ئىدى نۆۋەتتە خىتاينىڭ تېرمو فىشېر شىركىتىنىڭ دېئېنا رەتلەش ئەسۋابىنى تىبەتلەرنىڭ دېئېنا ئۇچۇرلىرىنى توپلاشتىمۇ ئىشلەتكەنلىكى مەلۇم بولغان ئامېرىكىدىكى ئوكسىيوس تورىنىڭ خەۋەر قىلىشىچە نۆۋەتتە تېرمو فىشېر شىركىتى كىشىلىك ھوقۇق تەشكىلاتلىرى ۋە ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسىنىڭ بېسىمىدا تىبەتكىمۇ دېئېنا رەتلەش ئەسۋابى سېتىشنى توختاتقانلىقىنى بىلدۈرگەن ئوكسىيوس تورىنىڭ ئۈچىنچى يانۋار بەرگەن خەۋىرىدە مەلۇم بولۇشىچە تېرمو فىشېر شىركىتىنىڭ باياناتچىسى ئوكسىيوس تورىغا يازما بايانات ئەۋەتىپ بىز بىر قاتار ئامىللارغا ئاساسەن ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلنىڭ ئوتتۇرىلىرىدىن باشلاپ بۇ رايونغا ئىنسان كىملىكىنى پەرقلەندۈرۈش تېخنىكىسى مەھسۇلاتلىرىنى سېتىشنى توختاتتۇق تىبەت ئاپتونوم رايونىغا بىزنىڭ ئىنسان كىملىكىنى پەرقلەندۈرۈش تېخنىكىمىزنى ساتماسلىقنى قارار قىلدۇق دېگەن ئىككى مىڭ يىگىرمە ئىككىنچى يىلى خىتاي ساقچى ئورگانلىرىنىڭ تىبەتتە تېرمو فىشېردىن سېتىۋالغان دېئېنا رەتلەش ئەسۋابلىرىنى ئىشلىتىپ تىبەتلەرنىڭ دېئېنا ئۇچۇرلىرىنى توپلىغانلىقى ئاشكارىلانغان ئىدى ئىككى مىڭ يىگىرمە ئىككىنچى يىلنىڭ ئاخىرلىرىدا ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسى خىتاي ئىشلىرى ئىجرائىيە كومىتېتى تېرمو فىشېرنىڭ مەسئۇلى مارك كاسپېرغا خەت يېزىپ بۇ شىركەتنىڭ دېئېنا رەتلەش ئەسۋابلىرىنى تىبەتتىكى خىتاي ساقچى دائىرىلىرىغا ساتقانلىقىدىن قاتتىق ئەندىشە قىلغانلىقىنى بۇ ئەسۋابلارنىڭ قانداق ئىشلارغا ئىشلىتىلىۋاتقانلىقىنى تەكشۈرۈشنى تەلەپ قىلغان خىتاي دائىرىلىرىنىڭ ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلى ئۇيغۇرلارغا قاراتقان چوڭ تۇتقۇنى باشلىنىشتىن بۇرۇن ئومۇمىي خەلق سالامەتلىك تەكشۈرۈشى نامىدا توپلىغان دېئېنا ئۇچۇرلىرىنى رەتلەشتە تېرمو فىشېر شىركىتىدىن سېتىۋالغان دېئېنا رەتلەش ئەسۋابىدىن پايدىلانغانلىقى بۇ ئارقىلىق ئۇيغۇرلارنىڭ دېئېنا ئۇچۇر ئامبىرىنى قۇرۇپ ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلى باشلانغان چوڭ تۇتقۇندا بۇنىڭدىن پايدىلانغانلىقى مەلۇم بولغان ئىدى

خىتاي تاراتقۇلىرىنىڭ خەۋەر قىلىشىچە ما شىڭرۇي بۇ يىل ئۈچىنچى يانۋار كۈنى خىتاينىڭ ئەڭ چوڭ كۆمۈر ئېلېكتر ۋە كۆمۈر خىمىيە سانائىتى بازىلىرىدىن بىرى بولغان شەرقىي جۇڭغار ئىقتىسادىي ئېچىۋېتىش رايونىدا تەكشۈرۈشتە بولغاندا بۇ تەلەپنى ئوتتۇرىغا قويغان ما شىڭرۇينىڭ ئۈچىنچى يانۋار شەرقىي جۇڭغاردىكى كۆمۈر سانائىتى كارخانىلىرىدا ئەپ بارغان تەكشۈرۈشى ئۇنىڭ ئوتتۇز بىرىنچى دېكابىر كۈنى بايىنغولىن ئوبلاستى ۋە ئاقسۇ ۋىلايىتىدىكى خىتاي ئېنېرگىيە ۋە يېڭى ماتېرىياللار كارخانىلىرىدا تەكشۈرۈشتە بولۇشىنىڭ ئاق ئىستىللاپ بېرىلغان شىنجاڭ گېزىتىنىڭ خەۋەر قىلىشىچە ما شىڭرۇي شەرقىي جۇڭغار ئىقتىسادىي ئېچىۋېتىش رايونىدا تەكشۈرۈشتە بولغاندا مۇنداق دېگەن شىنجاڭنىڭ نۇقتىلىق تەبىئىي بايلىقى ۋە سانائىتىنىڭ پۈتۈن مەملىكەت ئىقتىسادىدىكى مۇھىم رولىنى تېخىمۇ جارى قىلدۇرۇپ كۆمۈرنىڭ كۆپ تەرەپلىمىلىك ئىشلىتىلىشىنى تېزلىتىپ دۆلەتنىڭ چوڭ كۆلەمدىكى كۆمۈرچىلىك كۆمۈر ئېلېكتر ۋە كۆمۈر خىمىيە سانائىتى ئۇل قۇرۇلۇشىنى يۇقىرى سۈپەتتە ئالغا سۈرۈش كېرەك ئۇنىڭ تەكىتلىشىچە بۇ ئارقىلىق رايوندا پۈتۈن دۆلەتنىڭ ئېنېرگىيە بايلىقى ستراتېگىيىسىگە كاپالەتلىك قىلىش بازىسى بەرپا قىلىش كېرەك ئىكەن ما شىڭرۇينىڭ نېمە ئۈچۈن ئوتتۇز بىرىنچى دېكابىردىن بېرى ئۇيغۇر رايونىدىكى ئېنېرگىيە بازىلىرى ۋە كارخانىلىرىدا ئارقا ئارقىدىن تەكشۈرۈشتە بولۇپ ئېنېرگىيە قۇرۇلۇشىنى يۇقىرى سۈپەتتە ئالغا سۈرۈش ھەققىدە يوليورۇقلارنى بېرىشىنىڭ سەۋەبى مەلۇم ئەمەس خىتاي ھۆكۈمىتى يېقىنقى ئىككى يىلدىن بېرى ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگەك كۈچلىرى يىغىلغان نۇقتىلىق ساھەلەردىن رايوننىڭ توكلۇق ئاپتوموبىل باتارېيىسى ۋە كۈن تاختا ماتېرىياللىرى ئىشلەپچىقىرىشىغا نۇرغۇن مەبلەغ سالغان بولسىمۇ يېقىنقى بىر نەچچە ئايدىن بېرى بۇ ماتېرىياللارنىڭ باھاسى قاتتىق چۈشۈپ كېتىپ مەھسۇلات ئېھتىياجدىن ئارتىپ كېتىشتەك مەسىلىگە دۇچ كەلگەن خىتاي ھۆكۈمىتى ئامېرىكا ۋە بەزى غەرب پارلامېنتلىرىنىڭ ئۇيغۇرلارغا ئىرقىي قىرغىنچىلىق قىلىۋاتقانلىقىنى ئېتىراپ قىلىشىغا تاقابىل تۇرۇشتا شىنجاڭ ھېكايىسىنى ياخشى سۆزلەش ھەرىكىتىنى باشلاپ ئۆزلىرىگە دوستانە دەپ قارىغان چەت ئەل ئاخباراتى ۋە دىپلوماتلىرىنى ئارقا ئارقىدىن ئۇيغۇر رايونىدا زىيارەتتە بولۇشقا ئۇيۇشتۇرۇپ كېلىۋاتقانىدى لېكىن قاتاردىكى ئەل جەزىرە قانىلىنىڭ ئىككىنچى يانۋار ئېلان قىلغان خەۋىرىدە كۆرسىتىلىشىچە خىتاينىڭ شىنجاڭ ھېكايىسىنى سۆزلەش ھەرىكىتى دوستانە ئاخبارات ۋە دىپلوماتلارنى نىشان قىلغان بولسىمۇ لېكىن ئۇنىڭ ھەرىكىتى دائىم ئۇنىڭ كۈتكىنىدەك نەتىجە بەرمىگەن ئۇنىڭغا ھەممىلا كىشى قايىل بولۇپ كەتمىگەن ماقالىدە ئالبان مىللىتىدىن بولغان كانادالىق تارىخشۇناس ۋە ژۇرنالىست ئولسى يازىجىنىڭ ئىلگىرى ئۇيغۇر رايونىدىكى كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكىگە دائىر خەۋەرلەرنى غەربنىڭ يالغانچىلىقى دەپ قارايدىغان كىشىلەردىن بولسىمۇ لېكىن ئۇنىڭ ئىككى مىڭ ئون توققۇزىنچى يىلى سەككىزىنچى ئايدا خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئورۇنلاشتۇرۇشى بىلەن ئۇيغۇر رايونىدا زىيارەتتە بولۇشىدىن كېيىن قارىشىنىڭ پۈتۈنلەي ئۆزگەرگەنلىكى تەكىتلەنگەن

خەۋەردە خىتاينىڭ ئۆتكەن يىل ئون ئىككىنچى ئايدا پاكىستان ئىتتىھاد ئاخبارات گۇرۇھىنىڭ كۈندىلىك گېزىتىنىڭ ئىجرائىيە دىرېكتورى مويىز فاروق پاكىستاننىڭ پىشاۋۇر شەھىرىدىكى خىتاي كۆزنىكى ئىنستىتۇتىنىڭ مۇدىرى ناز پەرۋىن قاتارلىقلارنى زىيارەتكە ئورۇنلاشتۇرۇپ ئۇلارنىڭ ماختىشىغا ئېرىشكەنلىكى ئالاھىدە تەكىتلەنگەن لېكىن ئەل جەزىرەنىڭ قەيت قىلىشىچە ئامېرىكىدىكى ئۇيغۇر كىشىلىك ھوقۇق قۇرۇلۇشىنىڭ ئالىي تەتقىقاتچىسى ھېنرى شەجەۋىسكىي بۇ خىل ئاخبارات زىيارەتلىرىنىڭ يوشۇرۇشقا تېگىشلىك نەرسىسى بار دۆلەتلەر قوللىنىدىغان ئورتاق تاكتىكا ئىكەنلىكىنى ئېيتقان خىتاي ئىقتىسادىنىڭ چېكىنىشى خىتايدا ئىشسىزلىق مەسىلىسىنى ئېغىرلاشتۇرۇپلا قالماي ئىشچى خىزمەتچىلەرنىڭ ئايلىق مائاشىدىمۇ قاتتىق تۆۋەنلەشنى كەلتۈرۈپ چىقارغان ئامېرىكا بلومبېرگ خەۋەرلىرىنىڭ ئۈچىنچى يانۋار كۈنى بەرگەن خەۋىرىدە ئاشكارىلىنىشىچە خىتاينىڭ چوڭ شەھەرلىرىدە يېڭى قوبۇل قىلىنغان ئىشچى خىزمەتچىلەرنىڭ ئايلىق مائاشى ئىككى مىڭ ئون ئالتىنچى يىلدىن بۇيانقى ئەڭ تۆۋەن سەۋىيەگە چۈشكەن بۇ خىتايدا ساقلىنىۋاتقان پۇل قىسلىقى ۋە ئىستېمالچىلارنىڭ خىتاي ئىقتىسادىغا بولغان ئىشەنچىسىنىڭ سۇسلاشقانلىقىنى كۆرسەتمەكتە ئىكەن خەۋەردە ئېيتىلىشىچە، خىتاينىڭ ئوتتۇز سەككىز مۇھىم شەھەردىكى شىركەتلەرنىڭ يېڭى قوبۇل قىلىنغان خىزمەتچىلىرىگە بېرىدىغان ئوتتۇرىچە مائاشى ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلنىڭ ئوخشاش مەزگىلىدىكىدىن بىر پۈتۈن ئوندىن ئۈچ پىرسەنت تۆۋەنلەپ، ئون مىڭ تۆت يۈز يىگىرمە يۈەنگە چۈشۈپ قالغان. بلومبېرگ خەۋەرلىرىنىڭ سانلىق مەلۇماتلاردىن نەقىل كەلتۈرۈشىچە، بۇ خىتايدا مائاشنىڭ ئىككى مىڭ ئون ئالتىنچى يىلدىن بۇيانقى ئەڭ كۆپ تۆۋەنلىشى بوپلا قالماي، ئەڭ ئۇزۇن داۋاملىشىشى بوپ ھېسابلىنىدىكەن. مائاشنىڭ بېيجىڭدا ئىككى پۈتۈن ئوندىن يەتتە پىرسەنت گۇاڭجۇدا تۆت پۈتۈن ئوندىن بەش پىرسەنت تۆۋەنلىگەنلىكى خىتاينىڭ ئىككى مىڭ يىگىرمە تۆتىنچى يىلى پۇل قىسلىقىغا دۇچ كېلىش خەۋپىنىڭ كۈچىيىۋاتقانلىقىنى كۆرسىتىدىكەن بلومبېرگ خەۋەرلىرىدە قەيت قىلىنىشىچە خىتاي ئەمگەك بازىرىدىكى چېكىنىش ئاھالىلەرنىڭ پۇل خەجلەشنى ئازايتىشىنى شۇنىڭدەك يېقىنقى ئۈچ يىلدىن بېرى تېز سۈرئەتتە تۆۋەنلەۋاتقان ئىستېمال باھاسىنىڭ چۈشۈش بېسىمىنى ئېغىرلاشتۇرىدىكەن خەۋەردە بۇنىڭ خىتايدا ئۈزلۈكسىز كاساتلىشىۋاتقان ئۆي مۈلۈك بازىرىغا زىيان سالىدىغانلىقى چۈنكى بۇنىڭ پۇقرالارنىڭ ئۆي سېتىۋېلىشىنى كېچىكتۈرۈپ قەرز ئېلىشتىن قېچىشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدىغانلىقى تەكىتلەنمەكتە خەۋەردە خىتاي دۆلەتلىك ستاتىستىكا ئىدارىسىنىڭ ئۆتكەن يىلى ئون بىرىنچى ئايدا ئېلان قىلغان ئىستېمالچىلار ئىشەنچ كۆرسەتكۈچى دەلىل قىلىنىپ خىتاي ئىستېمالچىلىرىنىڭ ئىشەنچىنىڭ تارىختىكى ئەڭ تۆۋەن نۇقتىغا چۈشۈپ قالغانلىقى بىلدۈرۈلگەن ئەنگلىيەدە تۇرۇشلۇق ئۇيغۇر شائىرى ۋە مەدەنىيەت تەتقىقاتچىسى ئەزىز ئىسا ئەلكۈن چەت ئەلدىكى خىتاي ئۆكتىچىلىرىنىڭ يېڭى تاڭ تېلېۋىزىيە قانىلىنىڭ زىيارىتىنى قوبۇل قىلىپ ئۇيغۇر شېئىرىيىتىنىڭ ئۇيغۇر مەدەنىيىتىنى قوغداشتىكى مۇھىم رولى شۇنداقلا خىتاي رەئىسى شى جىنپىڭنىڭ ئۇيغۇر خەلقىنى يوقىتىشقا قانداق ئۇرۇنۇۋاتقانلىقلىرى ھەققىدە توختالغان يېڭى تاڭ تېلېۋىزىيە قانىلى ئىككىنچى يانۋار تارقاتقان سۆھبەتتە مەلۇم بولۇشىچە سۆھبەتتە ئەزىز ئىسا ئەلكۈن ئۇيغۇرلار ئۆزىنىڭ ئىززەت ھۆرمىتى ۋە مەدەنىيەت مىراسلىرى بىلەن ئەركىن ياشاشقا لايىق بىر خەلق ئىكەنلىكىنى ئېيتقان ئۇ خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئىككى مىڭ ئون يەتتە ۋە ئىككى مىڭ ئون سەككىزىنچى يىللىرى ئۇيغۇرلارنى كەڭ كۆلەمدە تۇتقۇن قىلىشقا باشلىغاندىن تارتىپ ھازىرغىچە رايوننىڭ ۋەزىيىتىدە چوڭ ئۆزگىرىش بولمىغانلىقى بىردىن بىر ئۆزگىرىشنىڭ لاگېر تۇتقۇنلىرىنىڭ سانى ئىكەنلىكىنى بىلدۈرگەن ئۇنىڭ كۆرسىتىشىچە ئۇلار كەڭ كۆلەملىك تۇتقۇن باشلانغان ئىككى مىڭ ئون يەتتە ۋە ئىككى مىڭ ئون سەككىزىنچى يىللىرىنىڭ دەسلەپكى باسقۇچىدا بەش مىليوندىن ئارتۇق ئۇيغۇر ۋە قىسمەن ساندىكى قازاق

ئۇنىڭ كۆرسىتىشىچە بۇ باستۇرۇشتا ئۇيغۇر ئاياللىرى ۋە پەرزەنتلىرى خىتاي دائىرىلىرىنىڭ ئەڭ قولاي ھۇجۇم قىلىش نىشانىغا ئايلانغان ئەزىز ئىسا ئەلكۈن بۇ سۆھبەتتە يەنە ئۇيغۇر شېئىرىيىتىنىڭ ئۇيغۇر تىلى ۋە مەدەنىيىتىنى قوغداپ قېلىشتىكى مۇھىم رولى ھەققىدىمۇ ئەتراپلىق توختالغان ئۇنىڭ كۆرسىتىشىچە شېئىرىيەت ئۇيغۇر تىلى ۋە مەدەنىيىتىنى داۋاملىق جانلىق تۇتۇشنىڭ ئاساسلىق يوللىرىدىن بىرى ئىكەن ئۇ ئۆزىنىڭ تەرجىمە ۋە تەھرىرلىشىدە ئىنگلىزچىغا تەرجىمە قىلىنىپ ئەنگلىيىدىكى پېنگۋىن نەشرىياتى تەرىپىدىن نەشر قىلىنغان تۇنجى ئۇيغۇر شېئىرلار توپلىمىنى تونۇشتۇرۇپ بۇ كىتابتا ئۇيغۇر تىلى ۋە مەدەنىيىتىنىڭ مۇھىملىقىنىڭ نامايان قىلىنغانلىقىنى ئېيتقان
ئاڭلاۋاتقىنىڭلار ئۇيغۇر تىلىدىكى ئەركىن ئاخبارات مۇنبىرى ئەركىن ئاسىيا رادىيوسى

ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلى ئۇيغۇرلار ۋەزىيىتىدىكى يەنە بىر مۇھىم يىل بولدى بۇ بىر يىلدا ئامېرىكا كانادا ياۋروپا ئىتتىپاقى ۋە ياۋروپادىكى بىر قىسىم دۆلەتلەر ھۆكۈمەتلىرى ئۇيغۇرلار ئۇچراۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىقنى توسۇش ئۈچۈن بەزى ھەرىكەتلەرنى قىلدى خىتايدا ئىشلەنگەن مەجبۇرىي ئەمگەك مەھسۇلاتلىرىنى چەكلەيدىغان قارار ۋە قانۇن لايىھىلىرىنى ئاۋازغا قويدى بۇلاردىن بەزىلىرى ماقۇللاندى نۆۋەتتە مۇخبىرىمىز مېھرىباننىڭ بۇ ھەقتە تەييارلىغان پروگراممىسىنىڭ ئىككىنچى قىسمى دىققىتىڭلاردا بولسۇن.
ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلى غەرب دېموكراتىك دۆلەتلىرىدىن ئامېرىكا، كانادا، ياۋروپا ئىتتىپاقى ۋە ياۋروپادىكى بىر قىسىم دۆلەت ھۆكۈمەتلىرى خىتاي بىلەن بولغان مۇناسىۋەتلەردە ئۇيغۇرلار ئۇچراۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىق ۋەزىيىتىنى، ۋە ئۇيغۇر دىيارىدا مەجبۇرىي ئەمگەك بىلەن مۇناسىۋىتى بولغان خىتاي شىركەتلىرىنىڭ مەھسۇلاتلىرىنى چەكلەيدىغان قارار ۋە قانۇن لايىھەلىرىنى ھۆكۈمەت پارلامېنتلىرىدا ئاۋازغا قويدى. بۇلاردىن بەزىلىرى قاراردىن ئۆتۈپ تەستىقلاندى، يەنە بەزىلىرى بولسا داۋاملىق تولۇقلىنىپ، قاراردىن ئۆتۈپ قانۇنغا ئايلىنىش ئۈچۈن تەييارلىق خىزمەتلىرى ئىشلەندى.

ۋە گويلامى گۇنتار تەرىپىدىن ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلى ئون ئالتىنچى يانۋار فىرانسىيە پارلامېنتىغا سۇنۇلغان بولۇپ، ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلى بىرىنچى ئىيۇن كۈنى مۇزاكىرىگە قويۇلغان ۋە بېلەت تاشلانغان. مەزكۇر قارار لايىھەسى بېلەت تاشلاشقا قاتناشقان بىر يۈز قىرىق تۆت ئاۋازنىڭ تولۇق قوللىشى بىلەن ماقۇللۇقتىن ئۆتكەن. مەزكۇر قارار لايىھەسىدە. فرانسىيە ۋە ياۋروپادا ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكى ئارقىلىق ئىشلەپ چىقىرىلىدىغان كىيىم-كېچەك، ماشىنا ۋە باشقا مەھسۇلاتلارنىڭ ئىستېمال قىلىنماسلىقىغا كاپالەت قىلىنىشى كېرەكلىكى ئوتتۇرىغا قويۇلغان. ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنىڭ جاۋابكارلىق ۋە جازا قانۇنى. بۇ قانۇن لايىھەسى ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسىنىڭ ئىككى نەپەر ئەزاسى ماركو روبيو بىلەن جېف مېركلى تەرىپىدىن تونۇشتۇرۇلغان. ماركو روبيو بىلەن جېف مېركلى ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلى ئوتتۇز بىرىنچى ماي ئېلان قىلغان باياناتىدا، گەرچە ئامېرىكىدا ئۇيغۇر كىشىلىك ھوقۇق سىياسىتى قانۇنى ۋە ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنىڭ ئالدىنى ئېلىش قانۇنى ماقۇللانغان بولسىمۇ، ئەمما خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇرلارغا قارىتىۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىقنى ھېلىھەم توختىتىلمىغانلىقىنى تىلغا ئېلىپ، شۇ ۋەجىدىن ئىرقىي قىرغىنچىلىققا چېتىلغان خىتاي ئەمەلدارلىرىنى جازالاش دائىرىسىنى يەنىمۇ كېڭەيتىش ئۈچۈن بۇ قانۇن لايىھەسىنى تونۇشتۇرغانلىقىنى بىلدۈرگەن.

خىتاي كومپارتىيەسىنىڭ تەتۈر تەشۋىقاتلىرىغا تاقابىل تۇرۇش پائالىيەتلىرىنى قوللىشىنى ئۆز ئىچىگە ئالىدىكەن. ئۇيغۇرلارنىڭ كىشىلىك ھوقۇقىنى قوغداش قانۇن لايىھەسى، يەنى ئۇيغۇرلارغا ئالدىن مۇساپىرلىق سالاھىيىتى بېرىش قانۇن لايىھەسى، خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ سىياسىي باستۇرۇشى ۋە ئىرقىي قىرغىنچىلىق سىياسىتى داۋام قىلىۋاتقاندا، ئامېرىكا ئاۋام پالاتاسىنىڭ، جېننىفېر ۋېكستون، مارىيا سالازار قاتارلىق تۆت نەپەر ئەزاسى ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلى يەتتىنچى ئىيۇن كۈنى ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسىدە ئۇيغۇرلارنىڭ كىشىلىك ھوقۇقىنى قوغداش قانۇن لايىھەسىنى تونۇشتۇرغان. بۇ قانۇن لايىھەسىدە ئۇيغۇر دىيارىدىكى ئۇيغۇرلار ۋە رايوندا خىتاي ھۆكۈمىتى تەرىپىدىن ئاز سانلىق مىللەت دەپ ئاتىلىپ، خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ھەر خىل زىيانكەشلىكىگە ئۇچراۋاتقان خەلقلەرنى ئالدىن مۇساپىرلىق سالاھىيىتى بېرىلىدىغان كىشىلەر دەپ بېكىتىش، ئۇلارنىڭ سىياسىي پانالىق ئىلتىماسىنى تېزلەشتۈرۈپ بىر ياقلىق قىلىش بېكىتىلگەن. بۇ قانۇن لايىھەسى ئامېرىكىدىكى ھەر ئىككى پارتىيە ماقۇللىغان ئۇيغۇر كىشىلىك ھوقۇق قانۇن لايىھەسىنىڭ مۇناسىۋەتلىك ماددىلىرى ئاساسىدا تۈزۈلگەن بولۇپ،

ئامېرىكا بازىرىغا كىرىشىدىكى يوچۇقلارنى ئېتىدىغان بىر قانۇن لايىھەسىنى تونۇشتۇرغان. بۇ قانۇن لايىھەسى ئامېرىكا تاموژنىسىنىڭ چەت ئەلدىن كىرگەن ھەمدە قىممىتى سەككىز يۈز دوللاردىن تۆۋەن بولغان پوسۇلكىلارنى تەكشۈرمەسلىك سىياسىتىنى ئۆزگەرتىشنى نىشان قىلىدىكەن. ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكى بىلەن ياسالغان پاختا مەھسۇلاتلىرى ۋە باشقىلارنىڭ ئامېرىكىغا كىرىشى چەكلەنگەن بولسىمۇ، ئەمما خىتاينىڭ شېيىن ۋە تېمۇ قاتارلىق پارچە ساتقۇچى شىركەتلەرنىڭ، دەل ئامېرىكا تاموژنىسىدىكى ئەڭ تۆۋەن چەك يوچۇقىدىن پايدىلىنىپ، ئامېرىكىلىق ئىستېمالچىلارغا بىۋاسىتە پوسۇلكا يولى ئارقىلىق مال سېتىۋاتقانلىقى مەلۇم بولغان ئىدى. ئون تۆتىنچى ئىيۇن كۈنى تونۇشتۇرۇلغان بۇ يېڭى قانۇن لايىھەسى ئامېرىكا تاموژنىسىنىڭ سەككىز يۈز دوللارلىق ئەڭ تۆۋەن چەك تۈزۈمىنى ئىسلاھ قىلىدۇ. شۇنىڭدەك خىتاي شىركەتلىرىنىڭ ھەرقانداق قىممەتتىكى مەھسۇلاتنى ئامېرىكىدا تاموژنا رەسمىيىتى بېجىرىشكە بۇيرۇيدىكەن. مەزكۇر قانۇن ئۆز نۆۋىتىدە يەنە ئاساسلىق مەنبەسى خىتاي بولغان ھەمدە ئامېرىكىلىقلارنى زەھەرلەشتە بىرىنچى ئورۇندا تۇرۇۋاتقان فېنتانىلغا ئوخشاش قانۇنسىز دورىلارنىڭ تاموژنىدىن كىرىشىنىمۇ چەكلەيدىكەن. ئامېرىكا كېڭەش پالاتا ئەزاسى بالدۋىن ۋە كاسسىدى ئېلان قىلغان باياناتلىرىدا ھەر ئىككى پارتىيەنىڭ ئورتاق قوللىشىدىكى بۇ قانۇن لايىھەسىنىڭ ئامېرىكا تاموژنىسىدىكى يوچۇقنى ئېتىپ، ئامېرىكىلىقلارنىڭ بىلىپ بىلمەي مەجبۇرىي ئەمگەك مەھسۇلاتلىرىنى قوللىشىنىڭ ئالدىنى ئالىدىغانلىقى ۋە ئامېرىكىلىقلارنى زەھەرلىك چېكىملىكلەردىن قوغدايدىغانلىقىنى بىلدۈرگەن. ئامېرىكىلىقلارنى خىتاينىڭ تېخنىكا شىركەتلىرىگە مەبلەغ سېلىشتىن چەكلەيدىغان قانۇن ماددىسى. ئامېرىكا كېڭەش پالاتاسى يەتتىنچى ئاينىڭ يىگىرمە بەشىنچى كۈنى ئامېرىكىلىق مەبلەغ سالغۇچىلارنى خىتاينىڭ سۈنئىي ئەقىل ۋە كۋانت تېخنىكىسى قاتارلىق ساھەلىرىگە مۇناسىۋەتلىك خىتاي شىركەتلىرىگە سالغان مەبلىغىنى مالىيە مىنىستىرلىقىغا خەۋەر قىلىشىنى تەلەپ قىلىدىغان بىر ماددىنى ماقۇللىغان. مەلۇم بولۇشىچە، ئالتىگە قارشى توقسان بىر ئاۋاز بىلەن ئۆتكەن بۇ ماددا ئامېرىكىنىڭ دۆلەت مۇداپىئەسى ھوقۇق بېرىش قانۇنىغا كىرگۈزۈلگەن تۈزىتىش ئىكەن. ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسىنىڭ خىتايدىكى تېخنىكا شىركەتلىرىگە مەبلەغ سېلىشقا چەكلىمە قويىدىغان بۇ قانۇننى ماقۇللاش خىزمىتى بايدىن ھۆكۈمىتىنىڭ ئامېرىكىلىقلارنى خىتاينىڭ يېرىم ئۆتكۈزگۈچ سۈنئىي ئەقىل ۋە ھەل قىلغۇچ تېخنىكىلارغا مەبلەغ سېلىشنى چەكلەيدىغان مەمۇرىي بۇيرۇقى بىلەن ماس قەدەمدە ئېلىپ بېرىلغان ئىكەن.

ۋە شىنجاڭدىن سىرتقا چىقىرىشنى كېڭەيتىش، شىنجاڭغا مۇناسىۋەتلىك سىرتقى تەشۋىقاتنى كۈچەيتىش ھەققىدە يوليورۇق بەرگەن. ئۇيغۇر ۋە خىتاي ۋەزىيىتىنى كۆزىتىۋاتقان مۇتەخەسسىسلەر ما شىڭرۇينىڭ بۇ سىياسىتىنى خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارغا قاراتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىق ۋە ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەتلىرىنى يوشۇرۇش ئۈچۈن ئەپ بېرىۋاتقان ناھايىتى ئۈنۈملۈك تەشۋىقاتى دەپ قارىماقتا. تۆۋەندە دىققىتىڭلار مۇخبىرىمىز ئويغارنىڭ بۇ ھەقتە تەييارلىغان پروگراممىسىدا بولغاي. شىنجاڭ گېزىتىنىڭ ئون ئىككىنچى ئاينىڭ يىگىرمە بەشىنچى كۈنىدىكى مەخسۇس خەۋىرىگە ئاساسلانغاندا، شۇ كۈنى ئۈرۈمچىدە ئاپتونوم رايوننىڭ تەشۋىقات، ئىدىيە ۋە مەدەنىيەت خىزمەت يىغىنى ئۆتكۈزۈلگەن. ما شىڭرۇي يىغىندا سۆز قىلىپ مۇنداق دېگەن، شىنجاڭنىڭ ئىدىيە ساھەسى يەنىلا ئېغىر ۋەزىيەتكە ۋە مۈشكۈل ۋەزىپىلەرگە دۇچ كېلىۋاتىدۇ. ئىدىيە ۋە مەدەنىيەت تەشۋىقات خىزمىتىدە يەنىلا ھەل قىلىشقا تېگىشلىك بەزى مەسىلىلەر بار.

ئۇيغۇر ئېلىدە ئىككى مىڭ ئون ئالتىنچى يىلدىن باشلاپ ئىجرا قىلىشقا كىرىشكەن زور تۇتقۇندا مىليونلارچە ئۇيغۇر ۋە باشقا تۈركىي خەلقلەر لاگېرلارغا قامالغان شۇنداقلا ئۇلارنىڭ تىلى ۋە مەدەنىيىتى ۋەيرانچىلىققا دۇچ كەلگەنلىكتىن ئامېرىكا باشچىلىقىدىكى بىر قىسىم دېموكراتىك دۆلەتلەر ۋە پارلامېنتلار بۇ ھالنى ئىرقىي قىرغىنچىلىق ۋە ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەت دەپ ئەيىبلىگەن شۇنىڭ بىلەن بىرگە خىتايغا قارىتا تۈرلۈك جازا تەدبىرلىرىنى يولغا قويغان ئىدى ئەنە شۇ سەۋەبتىن خىتاي ھۆكۈمىتى ئۆزىنىڭ بۇ خىلدىكى قىرغىنچىلىق ۋە ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەتلىرىنى يوشۇرۇش خەلقئارانىڭ كۆزىنى بوياش ۋە جامائەت پىكرىنى ئۆزگەرتىش ئۈچۈن ئۇيغۇر ئېلىدە ۋە چەت ئەلدە ساختا ئۇچۇر تەشۋىقاتىنى كۈچەيتكەنلىكى مەلۇم ئەمما ما شىڭرۇينىڭ بۇ قېتىمقى يىغىندا ئوتتۇرىغا قويغان تەلەپلىرى خىتاي ھۆكۈمىتى ئىجرا قىلىۋاتقان نۆۋەتتىكى تەتۈر تەشۋىقات پائالىيەتلىرىنىڭ تېخى يېتەرلىك دەپ قارالمايۋاتقانلىقىنى بىۋاسىتە ئىشارەت قىلىۋاتقانلىقى مەلۇم تۈركىيەدىكى ئۇيغۇر تەتقىقات ئىنستىتۇتىنىڭ تەتقىقاتچىسى سەلچۇقلۇ ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ ئوقۇتقۇچىسى دوكتور ئادىل ئەر ئۇيغۇر بۇ ھەقتە سۆز بولغاندا ما شىڭرۇينىڭ يۇقىرىقى سۆزلىرىدىن ئېيتىلمىغان بەزى ھادىسىلەرنى كۆرۈۋالغىلى بولىدىغانلىقىنى تەكىتلەيدۇ ئۇنىڭ قارىشىچە بۇ ھال خىتاي ھۆكۈمىتى ۋەتەن ئىچى ۋە چەت ئەللەردە ئۆزىگە پايدىلىق ساختا ئۇچۇرلارنى كۈچەپ تەشۋىق قىلىپ كەلگەن بولسىمۇ ئۇيغۇر ئېلىدە داۋام قىلىۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىق ۋە ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەتلەرنى يوشۇرۇپ قالالمىغانلىقىنى كۆرسىتىپ بېرىدۇ ئۇ بۇ ھەقتە توختىلىپ بۇنىڭدىن كېيىنمۇ خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇر ئېلىدىكى جىنايەتنى يوشۇرۇپ قالالمايدىغانلىقىنى ئالاھىدە تەكىتلىدى بۇ يەردىكى ئىدىيە ۋە مەدەنىيەت تەشۋىقات خىزمىتى يىغىنىنىڭكى مەقسىتى. يەنى خىتاي ئىدىيىسى ۋە مەدەنىيىتىنى شەرقىي تۈركىستانلىقلارنىڭكى مىللىي ۋە دىنىي كىملىكىنى بۇ بەلگىلەيدىغان شۇنداقلا بۇ دۇنيا كۆز قارىشىدا ناھايىتى مۇھىم رول ئوينايدىغان ئىسلام ۋە ئىسلامدىن بۇرۇنقى بۇ ئۇيغۇرلارنىڭكى ئىدىيىسىنىڭ ئورنىغا دەسسىتىشنى مەقسەت قىلىدۇ دېسەك بولىدۇ دېمەكچى يەنى ما شىڭرۈي ھازىرغىچە شەرقىي تۈركىستاندا يولغا قويۇلۇۋاتقان بۇ ئاسسىمىلياتسىيە ۋە ئىرقىي قىرغىنچىلىق سىياسىتىنىڭكى تېخى تولۇق مەقسىتىگە يېتەلمىگەنلىكىنى ھېلىھەم ئۇيغۇرلارنىڭكى بۇ ئىدىيىسى يەنى مىللىي ۋە بۇ دىنىي چۈشەنچىسىنىڭكى خىتايغا نىسبەتەن يەنى خىتاينىڭ ئىدىيىسى ۋە مەدەنىيىتىگە نىسبەتەن تەھدىت شەكىللەندۈرۈۋاتقانلىقىنى تېخى بۇنى پۈتۈنلەي ئۇيغۇرلارنىڭكى مېڭىسىدىن ياكى ھاياتىدىن تۇرمۇشىدىن پۈتۈنلەي ئېلىۋېتەلمىگەنلىكىنى، خىتاي ئىدىيىسى ۋە مەدەنىيىتىنى ئۇيغۇرلارنىڭ ھاياتىغا تولۇق ئەمەلىيلەشتۈرەلمىگەنلىكى ئۈچۈن يەنىلا بۇ ئىدىيە ۋە مەدەنىيەت تەشۋىقات خىزمىتىنىڭكى زۆرۈرىيىتىلىغىنى ھېس قىلىپ، بۇ ھازىرقىدەك شەرقىي تۈركىستاندا يۈرگۈزۈۋاتقان بىر ئىرقىي قىرغىنچىلىق ۋە ئاسسىمىلياتسىيە سىياسىتىنى داۋاملاشتۇرۇشنىڭكى نىيىتى بارلىقىنى چۈشەنسەك بولىدۇ. بۇ يولغا قويۇۋاتقان يەنى خىتاينىڭ گېپى بويىچە شىنجاڭنى گۈللەندۈرۈش، ئۇيغۇرلارنى ھاللىق تۇرمۇش سەۋىيىگە يەتكۈزۈش، شىنجاڭنىڭ ئۇل ئەسلىھە قۇرۇلۇشىنى كۈچەيتىش، نامراتلىقتىن قۇتۇلۇشتىن ئىبارەت بۇ سىياسىتىنىڭكى خەلقئارادا خىتاي ئويلىغاندەك بىر نەتىجىگە ئېرىشەلمىگەنلىكىدىن ئىبارەت مۇشۇ ئەھۋالنى چىقىش قىلىپ تۇرۇپ ما شىڭرۈي ھۆكۈمىتى ئىزچىل شىنجاڭغا مۇناسىۋەتلىك تاشقى تەشۋىقاتنى كۈچەيتىشنى تەشەببۇس قىلىۋاتىدۇ. دەپ چۈشەنسەك بولىدۇ. چۈنكى خەلقئارا، بولۇپمۇ بۇ غەرب ئەللىرى ئەمەلىيەتتە خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭكى شەرقىي تۈركىستاندا ئېلىۋاتقان سىياسەتلىرىنىڭكى ئۇيغۇرلارغا يەنى شەرقىي تۈركىستانلىقلارغا پايدا ئەمەس، يىللاردىن بېرى ئېغىر زىيانلارنى ئېلىپ كېلىۋاتقانلىقىنى ناھايىتى ياخشى بىلىدۇ. چۈنكى ئۇ يەردىكى دەلىل ئىسپاتلار، ئەمەلىي رېئاللىق ئەھۋاللار غەرب دۇنياسى ئىلمىي ئۇسۇللار بىلەن ۋە باشقا كۆزىتىش، باشقا يوللار بىلەن بىلىپ تۇرۇۋاتقانلىقى ناھايىتى ئېنىق.
چەت ئەلدىكى ئۇيغۇر تەشكىلاتلىرى، پائالىيەتچىلەر ۋە تەتقىقاتچىلار خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇر ۋە باشقا تۈركىي تىللىق خەلقلەرنى نىشان قىلغان جىنايەتلىرىنى ئوخشىمىغان شەكىللەردە پاش قىلغاندىن كېيىن خىتاي ھۆكۈمىتى تۈرلۈك بېسىم ئىچىدە ئىلاجسىز ئۇيغۇر قىرغىنچىلىقىنى ئىنكار قىلىش مەقسىتىدە ئىشىكنى سىرتقا پىلانلىق ئېچىشقا باشلىغانلىقى مەلۇم شۇ قاتاردا ئۆزىنىڭ مەدەنىيەت سەنئەت ساھەسىدىكى كەسىپداشلىرى شۇنداقلا ئۆزىگە قەلب تۆرىدىن ئورۇن بەرگەن ئۇيغۇر خەلقى توپ توپ بولۇپ لاگېرلارغا ۋە تۈرمىلەرگە قامىلىپ كەتكەندىمۇ ئەركىن دۇنيادىكى ئەركىن پىكىر قىلىش پۇرسىتىگە ئىگە بولغان ئەمما ئۆز خەلقىنىڭ پاجىئەلىك تەقدىرى ياكى خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئىنسان قېلىپىدىن چىققان ياۋۇزلۇققا قارىتا سۈكۈت قىلىشنى ئەلا بىلىپ يىللارچە كالىفورنىيە شتاتىدا بېشىنى چۈمكەپ ياشىغان گىتارچى ئەركىن ئابدۇللا مانا مۇشۇنداق ئاچقۇچلۇق پەيتتە ۋەتەنگە بېرىپ يىگىرمە سەككىزىنچى دېكابىر ئۈرۈمچىدە ئويۇن قويغان شۇنىڭدەك ئۆزىنىڭ يېگانە ۋە ئۆزگىچە تەسىر كۈچىنى خىتاينىڭ ياۋۇزلۇقىنى پاش قىلىشقا ئەمەس ئەكسىچە خىتاينىڭ ئادىل ۋە مېھرىبان تەبىئىتىنى ئىسپاتلاشقا سەرپ قىلىدىغانلىقىنى كۆرسەتكەن دەل مۇشۇ سەۋەبتىن مۇھاجىرەتتىكى ئۇيغۇر ۋە ئۇيغۇر ۋەزىيىتىنى كۆزەتكۈچىلەر ئەركىن ئابدۇللاغا ئوخشاش بىر قىسىم ئۇيغۇرلارنىڭ مۇشۇ خىلدىكى قىلمىشلىرىنى تەنقىدلىگەن شۇنداقلا بۇنىڭ ماھىيەتتە خىتاينىڭ شىنجاڭدا زۇلۇم يوق ئۇيغۇرلار خالىغانچە شىنجاڭغا بېرىپ كېلەلەيدۇ بۇ جايدا ئۇيغۇرلار خۇشال خۇرام ياشىۋاتىدۇ ئىرقىي قىرغىنچىلىق مەۋجۇت ئەمەس دېگەندەك تەشۋىقاتقا ياردەم قىلغانلىق بولىدىغانلىقىنى كۆرسەتكەن ئىدى ئامېرىكىدىكى سىياسىي ئانالىزچى دوكتور ئاندرېس كور ما شىڭرۇينىڭ بۇ خىلدىكى يوليورۇقلىرى ھەققىدە سۆز بولغاندا بۇنىڭدىكى كۆپ قاتلاملىق مەقسەتلەر ھەققىدە توختىلىپ ئۆتتى ئۇنىڭ قارىشىچە ما شىڭرۇي تەكىتلەۋاتقان چەت ئەل بىلەن ئالاقە يوللىرىنى كېڭەيتىش ۋە چەت ئەلدە شىنجاڭ ھەققىدىكى ئىجابىي تەشۋىقاتنى كۈچەيتىش ھەققىدىكى يوليورۇقلار ئەمەلىيەتتە خىتاي كوممۇنىست پارتىيىسىنىڭ تىپىك تەشۋىقاتى ئۇ خىتاي دائىرىلىرىنىڭ مۇشۇ ئارقىلىق ئۇيغۇر ئېلىدە يۈز بېرىۋاتقان قەبىھلىكلەرنى ۋە جىنايەتلەرنى يوشۇرماقچى بولۇۋاتقانلىقىنى ئىلگىرى سۈردى ئۇ بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى.
تەشۋىقات ئىدىيە ۋە مەدەنىيەت خىزمىتى يىغىنىنىڭ مەقسىتى تەشۋىقاتتىن باشقا نەرسە ئەمەس خىتاي كوممۇنىستىك پارتىيىسى بۇنى باشقا دۆلەتلەر بىلەن ئالاقە ئورنىتىش مەدەنىيەتلەر ئارا ساياھەت قىلىش ۋە بېرىپ كېلىش ئارقىلىق تىنچلىقنى ئىلگىرى سۈرۈش دەپ بازارغا سالىدۇ بۇ خىتاي كوممۇنىستىك پارتىيىسىنىڭ تىپىك تەشۋىقاتى ئەمما ئۇلار ئەمەلىيەتتە مۇشۇنىڭدىن پايدىلىنىپ ئۇيغۇر ئېلىدە يۈز بېرىۋاتقان ئىشلارنى يوشۇرۇشقا ئۇرۇنىدۇ شىنجاڭدا ھازىر يۈز بېرىۋاتقان ئىشلارنى ئامېرىكا ھۆكۈمىتى ۋە باشقا مۇستەقىل ئورۇنلار ئىرقىي قىرغىنچىلىق دەپ تونۇدى شۇڭا خىتاينىڭ تۈپ مەقسىتى بۇنىڭغا قارشى تەشۋىقات خىتاي كوممۇنىستىك پارتىيىسى ھازىرغىچە تەتقىقاتچى زىيارەتچى ياكى ساياھەتچىلەرنىڭ شىنجاڭ ۋە تىبەتكە ئوخشاش رايونلارغا خالىغانچە ساياھەت قىلىشىغا رۇخسەت قىلىپ باقمىدى ئاخباراتچىلارنىڭ بۇ سەزگۈر رايونلارغا بېرىپ يەرلىك خەلقلەر بىلەن سۆھبەتلىشىشى ياكى ئۇلاردىن سوئال سورىشىغا خىتاي ھۆكۈمىتى رۇخسەت قىلمايدۇ
بۇ توغرىسىدا ۋاشىنگتون شەھىرىدىكى ئۇيغۇر كىشىلىك ھوقۇق قۇرۇلۇشى مەخسۇس دوكلات ئېلان قىلغان بولۇپ خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ساياھەتنى تەشۋىقاتقا ئايلاندۇرۇش ئۇرۇنۇشلىرى شۇنىڭدەك ئۇيغۇر ئېلىدە ئەركىن ئازادە ساياھەت قىلىشنىڭ مۇمكىن ئەمەسلىكى ئۇ جايغا بارغان ساياھەتچىلەرنىڭمۇ ھۆكۈمەتنىڭ قاتتىق كونتروللۇقى ئاستىدا ساياھەت قىلىدىغانلىقى قاتارلىق ئەھۋاللارنى كۈچلۈك دەلىللەر بىلەن بايان قىلىپ بەرگەن ئىدى خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ بۇ ھەقتىكى خەۋەرلىرىدە ئېيتىلىشىچە ما شىڭرۇي بۇ توغرىسىدا ئالاھىدە توختىلىپ مۇنداق دېگەن شىنجاڭغا مۇناسىۋەتلىك تاشقى تەشۋىقات خىزمەت ئەندىزىسى شىنجاڭنىڭ مەدەنىيەت بايلىق رايونىدىن مەدەنىيەت تەرەققىيات كۈچلۈك رايونىغا ئايلىنىشىنى ئىلگىرى سۈرىدۇ شىنجاڭغا مۇناسىۋەتلىك تاشقى تەشۋىقات ۋە جامائەت پىكرى كۈرىشىدە تەشەببۇسكارلىق بىلەن ئىش كۆرۈش ئالاقە يوللىرىنى كېڭەيتىش ھەر خىل يالغان جامائەت پىكرى سەلبىي جامائەت پىكرى ۋە زىيانلىق سۆزلەرنى ئىنكار قىلىش كېرەك بولۇپمۇ شىنجاڭغا تەكلىپ قىلىش ۋە شىنجاڭنى سىرتقا چىقىرىشنى كېڭەيتىش كېرەك خىتاي دائىرىلىرىنىڭ شىنجاڭغا تەكلىپ قىلىش ۋە شىنجاڭنى سىرتقا چىقىرىش خىزمىتى يېقىنقى مەزگىللەردە زور دەرىجىدە كۆزلەنگەن ئۈنۈمگە ئېرىشىۋاتقانلىقى مەلۇم بولۇپمۇ سىياسىيغا ئارىلاشمىغان كىشىلەرنىڭ ۋەتەنگە قايتىپ ئۇرۇق تۇغقانلىرىنى يوقلىشىغا يول ئېچىپ بېرىش پارتىيىگە ۋە ھۆكۈمەتكە سادىق كىشىلەرنىڭ چەت ئەللەرگە چىقىپ مۇھاجىرەتتىكى ئۇرۇق تۇغقانلىرى بىلەن جەم بولۇشىغا رۇخسەت قىلىش قاتارلىق ۋاسىتىلەر ئۆز نۆۋىتىدە خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ساختا تەشۋىقاتىغا خىزمەت قىلىشتىن باشقا ئۇيغۇرلارنىڭ ئاڭ قۇرۇلمىسىنى تېخىمۇ قاتتىق كونترول قىلىش رولىنى ئويناۋاتىدۇ دەپ قارالماقتا بولۇپمۇ مۇشۇ خىلدىكى كىرىش ۋە چىقىش پائالىيەتلىرىدە رول ئالىۋاتقان ئارتىسلار ھەققىدىكى كەسكىن مۇنازىرىلەر ئاللىقاچان ئىجتىمائىي تاراتقۇلاردىمۇ تېگىشلىك ئورۇن ئىگىلەشكە ئۆتكەن ئىدى بۇ ھەقتە سۆز بولغاندا ئۇيغۇر كىشىلىك ھوقۇق قۇرۇلۇشىنىڭ تەتقىقات دىرېكتورى ھېنرىك شاجېسكىي ما شىڭرۇي تەكىتلىگەن چەت ئەل بىلەن ئالاقە يوللىرىنى كېڭەيتىش شىنجاڭغا تەكلىپ قىلىش ۋە شىنجاڭنى سىرتقا چىقىرىش توغرىسىدا مەخسۇس توختىلىپ ئۆتتى رادىئو زىيارىتىمىز جەريانىدا ئۇ بۇلارنىڭ ھەممىسى ماھىيەتتە خىتاي كوممۇنىستىك پارتىيىسى ئۈچۈن ئۈنۈملۈك تەشۋىقات بولۇپ قالماستىن يەنە پىلانلىق ۋە مەقسەتلىك ئېچىۋېتىش ئىكەنلىكىنى ئىلگىرى سۈردى

يالغانلىقىنى ئىسپاتلىدى. ئەلۋەتتە، بىز بۇنى كۆرۈۋاتىمىز. چەت ئەلدىكى بىر قىسىم كىشىلەرنىڭ دېيىشىچە، ئۇيغۇر رايونىدىن چەت ئەلگە ئادەم ئەۋەتىش ھۆكۈمەت تەرىپىدىن كونترول قىلىنغان ۋە دۆلەت تەرىپىدىن ئورۇنلاشتۇرۇلغان ئىشلار ئىكەن. مېنىڭچە، ئۇيغۇر رايونىدا تىل ۋە مەدەنىيەتنىڭ ئەركىن ۋە ئوچۇق ئىپادىلىنىشى چەكلەنگەن. چەت ئەلدە ياشايدىغان بىر تۈركۈم ئۇيغۇرلارنىڭ بۇ ھەقتىكى قاراشلىرى خىتاينىڭ دەۋاتقانلىرىغا پۈتۈنلەي زىت ئىكەنلىكىنى كۆرەلەيسىز. شۇڭا، كىشىلەرنى ئۇيغۇر رايونىدىن چەت ئەلگە ئەۋەتىش ۋە چەت ئەلدىن ئۇيغۇر رايونىغا ئادەم تەكلىپ قىلىش مېنىڭچە خىتاي ئۈچۈن، ئىنتايىن ئۈنۈملۈك تەشۋىقات. نېمىشقا دېسىڭىز، بۇ رايونغا بارىدىغان كىشىلەر، بولۇپمۇ ئاخبارات ياكى ئىلمىي ساھەگە مەنسۇپ كىشىلەر ۋە دىپلوماتلار ھۆكۈمەتنىڭ كونتروللۇقىدا بولىدۇ. ئۇلارنىڭ ئۇيغۇر رايونىدا خالىغانچە ساياھەت قىلىش پۇرسىتى يوق. ئۇلار بىرەرسى بىلەن سۆزلەشكەندىمۇ خىتاي ھەمىشە ئۇلارنى يېقىندىن كۆزىتىپ تۇرىدۇ. مەسىلەن، يېقىندا ئاۋسترالىيە رادىيو شىركىتىنىڭ مۇخبىرلىرىدىن تەشكىللەنگەن ساياھەت گۇرۇپپىسى ئۇيغۇر رايونىغا باردى. ئەمما ئۇلار يەرلىك كىشىلەر بىلەن سۆزلىشىشكە ئۇرۇنغان ھامان بۇ يول كېسىپ تاشلاندى. يەنى ھۆكۈمەت بۇ خىل سۆزلىشىشكە رۇخسەت قىلمىدى. چەت ئەللەردىكى كۆپلىگەن كۆزەتكۈچىلەر ۋە تەتقىقاتچىلار خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ چەت ئەل بىلەن ئالاقە يوللىرىنى كېڭەيتىش، شىنجاڭغا تەكلىپ قىلىش ۋە شىنجاڭدىن سىرتقا چىقىرىشنى كېڭەيتىش سىياسىتىنى ئەنە شۇ تەرەققىدە خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇر ئېلىدە ھېلىھەم داۋام قىلىۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىق ۋە ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەتلىرىنى يوشۇرۇش، خەلقئارا جامائەتنىڭ كۆزىنى بوياش ئۈچۈن ئوتتۇرىغا چىقىرىۋاتقان يېڭىچە تەشۋىقات ۋاسىتىسى دەپ قارىماقتا. قەدىرلىك رادىئو ئاڭلىغۇچىلار، بۇ پروگراممىنى ۋاشىنگتوندىن ئۇيغار تەييارلىدى.

يىگىرمە توققۇزىنچى دېكابىر كۈنىدىكى مۇھاپىزەتچى تورىنىڭ خەۋىرىدە ئېيتىلىشىچە ئۇيغۇرلارنى ئاساس قىلغان گېن ئەۋرىشكىسى ئېلىش تېمىسى ھەققىدە ئىككى مىڭ ئون توققۇزىنچى يىلى ئېلان قىلىنغان بىر پارچە ئىلمىي ماقالە ئىلمىي ئەخلاق ئۆلچەملىرىگە ئۇيغۇن بولمىغانلىقى سەۋەبلىك ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلى ئالتىنچى ئايدا ئەمەلدىن قالدۇرۇلغان ھەمدە مەزكۇر ماقالە ئېلان قىلىنغان ئىلمىي ژۇرنالمۇ تەنقىدكە ئۇچرىغان ئۇنداقتا خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارنى نۇقتا قىلغان گېن ئەۋرىشكىسى تەتقىقاتىنىڭ ئارقىسىغا نېمىلەر يوشۇرۇنغان تۆۋەندە ستوكگولمدىكى ئوبزورچىمىز نەۋباھارنىڭ بۇ ھەقتىكى ئوبزورى دىققىتىڭلاردا بولغاي ئوبزوردىكى قاراشلار ئاپتورنىڭ ئۆزىگە تەۋە بولۇپ، رادىيومىزغا ۋەكىللىك قىلمايدۇ. يېقىنقى يىللار مابەينىدە ئۇيغۇر ئېلىدە ئېلىپ بېرىلىۋاتقان خىتاينىڭ ئىرقىي قىرغىنچىلىق ۋە ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايى قىلمىشلىرىنىڭ خەلقئارادا ئاشكارىلىنىشىغا ئەگىشىپ، ئۇيغۇرلارنى ئاساس قىلغان گېن ئەۋرىشكىسى ئېلىش تېمىسى دۇنيا ئىلىم ساھەسىدە جىددىي مەسىلىگە ئايلانماقتا. مۇھاپىزەتچى تورىنىڭ يىگىرمە توققۇزىنچى دېكابىر خەۋىرىگە قارىغاندا ئىككى مىڭ ئون توققۇزىنچى يىلى ئېلان قىلىنغان بۇ ھەقتىكى بىر پارچە ئىلمىي ماقالە ئىلمىي ئەخلاق ئۆلچەملىرىگە ئۇيغۇن بولمىغانلىقى سەۋەبلىك ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلى ئىيۇندا ئەمەلدىن قالدۇرۇلغان شۇنداقلا مەزكۇر ماقالە ئېلان قىلىنغان ئىلمىي ژۇرنالمۇ تەنقىدكە ئۇچرىغان ئىگىلىنىشىچە، ئىرسىيەت ئامىللىرى ئارقىلىق ئۇيغۇر ۋە قازاقلارنىڭ نوپۇس تەرەققىياتى ئۈستىدە ئانالىز تېمىسىدىكى بۇ ئىلمىي ماقالە خىتاي ۋە دانىيەلىك تەتقىقاتچىلارنىڭ ئۈرۈمچىدىكى ئۇيغۇر ھەم قازاقلاردىن بولۇپ ئىككى يۈز ئۈچ نەپەر كىشىدىن ئېلىنغان قان شۆلگەي ئەۋرىشكىلىرى ئاساسىدا ئېلىپ بارغان گېن تەتقىقاتىنىڭ نەتىجىسى ئىكەن. كۆزەتكۈچىلەر بۇ تەتقىقاتنىڭ ئېلىپ بېرىش مەقسىتىنىڭ ئىرسىيەت ئالاھىدىلىكلىرىنى ئانالىز قىلىش ئارقىلىق خىتاي ساقچى دائىرىلىرىنىڭ جىنايەت گۇماندارلىرىنى ئاشكارىلاش خىزمىتىگە ياردەمدە بولۇش ئۈچۈن ئىكەنلىكىنى ئىلگىرى سۈرگەن بۇندىن باشقا ئىككى مىڭ يىگىرمە ئىككىنچى يىلى ئەنگلىيەدىكى قانۇن دوختۇرلۇقى ئىلمىي ژۇرنىلىدا ئېلان قىلىنغان ئىرسىيەت تەتقىقاتىغا ئائىت يەنە بىر پارچە ئىلمىي ماقالىنىڭ ئەتكەس قىلىنغانلىقى مەلۇم ئىلىم ساھەسىدىكىلەر ئىرقىي قىرغىنچىلىق تۈسىنى ئالغان كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكى يۈز بېرىۋاتقان رايون دەپ قارالغان ئۇيغۇر رايونىدىكى ئۇيغۇر قازاق قاتارلىق يەرلىك مىللەتلەرنىڭ گېن ئەۋرىشكىلىرى ئاساس قىلىنغان بۇ تەتقىقاتتا گېن ئۆرنەكلىرى ئېلىنغۇچى كىشىلەرنىڭ شەخسىي ئىجازىتىنىڭ بار يوقلۇقى مەسىلىسى گۇمان قوزغايدۇ دەپ قارىماقتا مۇتەخەسسىسلەرنىڭ بىلدۈرۈشىچە رايوندىكى كىشىلەرنىڭ دېنئا ئەۋرىشكىلىرىنى ئېلىشقا قارىتا ھەقىقىي رازىلىقى يوق ئىكەن گېن ئەۋرىشكىلىرى توپلاش ھەربىي ۋە ساقچى ئورگانلىرى تەرىپىدىن ئېلىپ بېرىلغاچقا مەجبۇرىي ھالدا يۈرگۈزۈلىدىكەن بېلگىيە لېۋېن ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ گېن تەتقىقاتچىسى ئوۋېس موراۋ بۇ تەتقىقات نەتىجىسىنىڭ خىتاي ھۆكۈمىتىنى ئۇيغۇر خەلقىنى تېخىمۇ كەڭ كۆلەمدە نازارەت قىلىش ئىمكانىيىتىگە ئىگە قىلىدىغانلىقى ھەققىدىكى ئەندىشىسىنى بىلدۈرگەن. بۇ ھەقتە يەنىمۇ ئىلگىرىلىگەن ھالدا ئېلىپ بېرىلغان تەكشۈرۈشلەر بىزنى گېن ئەۋرىشكىسى ئېلىشنىڭ ھەقىقىي ماھىيىتى ھەققىدە مەلۇماتلارغا ئىگە قىلماقتا. ئەتكەس قىلىنغان ماقالىلەرنىڭ ئورتاق ئاپتورلىرى خىتاي ساقچى ئورگانلىرىنىڭ خادىمى بولۇپ، ئۇلار ئۇيغۇرلارنىڭ گېن ئۆرنەكلىرىنى يىغىپ بېرىش ۋەزىپىسىنى ئورۇنداش بەدىلىگە يۇقىرىقى ماقالىلەرنىڭ ئورتاق ئاپتورلۇق سالاھىيىتىگە ئېرىشكەنلىكىمۇ سۇ يۈزىگە چىقماقتا. مەلۇمكى، ئىلمىي ماقالىلەرنىڭ نەشرىيات ياكى ژۇرنال تەھرىراتى تەرىپىدىن ئەتكەس قىلىنىشى ئىلمىي ساھەدە كەمدىن كەم كۆرۈلىدىغان ئەھۋالدۇر. بۇ ساھەدىكى ئالىملارنىڭ بىلدۈرۈشىچە، ئىككى مىڭ يىگىرمە ئىككىنچى يىلدىكى ماقالىنىڭ ئەتكەس قىلىنىش سەۋەبى گېن ئۆرنىكى ئېلىنغان ئىككى يۈز ئاتمىش تۆت نەپەر ئۇيغۇرنىڭ كىشىلىك ھوقۇق مەسىلىسىگە چېتىشلىق بولغانلىقىدا ئىكەن.

ئېلىپ بېرىلغان زور تۇتقۇندا خىتاي ھۆكۈمىتى ئۇيغۇرلارنى ئاساس قىلغان تۈركىي مىللەتلەرنى كەڭ كۆلەمدە لاگېر ۋە تۈرمىلەرگە قامىغان. شۇنداقلا قاتتىق تەقىپ ئاستىغا ئالغانلىقى مەلۇم. ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلدىكى چوڭ تۇتقۇندىن بۇرۇنلا خىتاي دائىرىلىرى ئومۇمىي خەلق سالامەتلىك تەكشۈرۈشى نامىدا ئۇيغۇرلارنىڭ دېنئا ئەۋرىشكىلىرىنى مەجبۇرىي توپلىغان. ئۇنداقتا خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ گېن ئەۋرىشكىسىنى توپلاش قۇرۇلۇشى نېمە ئۈچۈن رايوندىكى ئاساسلىق يەرلىك خەلق بولغان ئۇيغۇرلار بىلەن قازاقلارغا مەركەزلىشىپ قالىدۇ؟ نۆۋەتتە خىتاي ھۆكۈمىتى قۇرغان دېنئا ئامبىرى خىتاي ساقچى ئاپپاراتلىرى تەرىپىدىن ئىجرا قىلىنىدىغان كەڭ كۆلەملىك بىئولوگىيەلىك نازارەت سىستېمىسىنىڭ بىر قىسمى سۈپىتىدە خىتاينىڭ ئۇيغۇر رايونىدىكى مۇتلەق كونتروللۇقىنى ئىشقا ئاشۇرۇشتىكى قورالى سۈپىتىدە خىزمەت قىلىۋاتقانلىقى مەلۇم بولماقتا ئوۋېس موراۋنىڭ تەھلىلىگە قارىغاندا گەرچە ئۇيغۇرلارنىڭ نوپۇسى خىتاي ئومۇمىي نوپۇسىنىڭ بىر پىرسەنتىگە يەتمىسىمۇ ئەمما ئىككى مىڭ ئون بىرىنچى يىلدىن ئىككى مىڭ ئون سەككىزىنچى يىلغىچە بولغان ئارىلىقتا خىتايدا ئېلىپ بېرىلغان نوپۇس گېنېتىكا تېمىسىدىكى تەتقىقاتلارنىڭ يىگىرمە پىرسەنتتىن كۆپرەكى ئۇيغۇرلارغا مەركەزلەشكەن ئىكەن ئۇيغۇرلارنى گېن نۇقتىسىدىن تەتقىق قىلىش قىزىق نۇقتىغا ئايلانغان چۈنكى ئۇلارنىڭ ئېتنىك ئىرقىي تەركىبىدە ياۋرو ئاسىيا ۋە شەرقىي ئاسىيا ئىرقىي تۈركۈملىرىنىڭ ئوخشىمىغان نىسبەتتىكى خۇرۇچلىرى مۇجەسسەملەنگەن بولۇپ بۇ خىل ئالاھىدىلىكلەر تەتقىقاتچىلارنى ئالاھىدە قىزىقتۇرغان خەلقئارا كىشىلىك ھوقۇقنى كۆزىتىش تەشكىلاتى خىتاي ئىشلىرى بۆلۈمىنىڭ دىرېكتورى سوفى رىچاردسون خىتاي تەۋەسىدىكى ئاھالىلەردىن مەجبۇرىي ھالدا ئېلىنغان دېنېئا قاتارلىق گېن ئەۋرىشكىلىرىدىن تەركىب تاپقان بىيولوگىيەلىك سانلىق مەلۇمات ئامبىرىنىڭ قۇرۇلۇشى خەلقئارا كىشىلىك ھوقۇق ئەھدىنامىسىگە ئېغىر دەخلى تەرۇز قىلغان دەپ كۆرسەتكەن ئىدى خىتاينىڭ مەجبۇرىي ھالدا ئۇيغۇر قاتارلىق مىللەتلەرنىڭ گېن ئەۋرىشكىسىنى توپلاش قىلمىشىغا قارىتا

خىتاي ھۆكۈمىتى پولاتتەك پاكىتلار ئالدىدا يەنىلا كۆزىنى يۇمۇۋېلىش، تېنىۋېلىش ياكى پۈتۈنلەي ئىنكار قىلىش پوزىتسىيەسىنى قوللىنىپ كەلمەكتە. مۇھاپىزەتچى گېزىتىدە بايان قىلىنىشىچە، خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ باياناتچىسى يۇقىرىقى ئىلمىي ماقالىلەرنىڭ ئەتكەس قىلىنىش مەسىلىسىگە قارىتا ئىنكار قىلىش پوزىتسىيەسىدە بولغان. خىتاي باياناتچىسى مۇنداق دېگەن.

ئۇيغۇر رايونىدا كىشىلىك ھوقۇق تاجاۋۇزچىلىقىغا ياتىدىغان مۇتلەق نازارەت قىلىش تېخنىكىسىنىڭ مېخانىزمىنى ئورنىتىشقا ئۇرۇنۇپ كەلگەن خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ بۇ خىل سىياسىي مەقسەتنى چىقىش قىلغان قاراتمىلىققا ئىگە گېن تەتقىقاتى بىلەن يۇقىرى تېخنىكىلىق تەقىپ مېخانىزمىنى سىياسىي كۆزەتكۈچىلەرنىڭ سۆزى بويىچە ئىس تۈتەكسىز جەڭگە ھازىرلىنىش دېيىشكە بولىدۇ مۇتەخەسسىسلەر خىتاي دائىرىلىرى يىگىرمە بىرىنچى ئەسىردە مۇستەملىكە ۋە ئىرقچىلىقنىڭ يېڭى شەكلىنى بارلىققا كەلتۈرمەكتە دەپ قارىماقتا خىتاي ھۆكۈمىتى سۈنئىي ئەقىلدىن پايدىلىنىپ گېن ئەۋرىشكىسى سانلىق مەلۇمات ئامبىرىنى قۇرغان تۇنجى دۆلەت ئىكەن بۇ خىل يېڭى مۇستەملىكىچىلىك ۋە مۇتلەق تەقىپ سىستېمىسى قۇرۇلما جەھەتتىن ئۇيغۇرلارنى ئەڭ نېگىزلىك كىشىلىك ھوقۇقلىرىدىن مەھرۇم قالدۇرۇش بىلەن بىرلىكتە ئۇلارنىڭ يەر زېمىنى تىلى دىنىي ئېتىقادى ۋە مەدەنىيەت ئەنئەنىلىرىدىن ئىبارەت سىمۋوللۇق كىملىك تەركىبلىرىنىمۇ يوقىتىشنى نىشان قىلغان ئىرقىي قىرغىنچىلىق خاراكتېرىدىكى مۇستەبىت سىستېمىدۇر خىتاي ھۆكۈمىتى نۆۋەتتە گېن ئۆرنەكلىرىنى ئېلىش ۋە يۇقىرى تېخنىكىلىق تەقىپ سىستېمىسىدىن بىمالال پايدىلىنىپ ئۇيغۇرلارنى پۈتكۈل مىللەت گەۋدىسى بىلەن تەقىپ نىشانىغا ئۇلارنىڭ ۋەتىنىنى بولسا ئۈستى ئوچۇق تۈرمىگە ئايلاندۇرماقتا بۇ بىر تەرەپتىن خىتاي ھۆكۈمىتى يېقىندا ئېلان قىلغان شىنجاڭدا كىشىلىك ھوقۇقنى قانۇن ئارقىلىق كاپالەتكە ئىگە قىلىش ناملىق كۆك تاشلىق كىتابتىكى ئويدۇرمىلار ۋە سىياسىي تەشۋىقاتلارنىڭ ئەمەلىيەتتە دۇنيا كىشىلىك ھوقۇق ئەھدىنامىسىنىڭ روھىغا پۈتۈنلەي خىلاپ ئىكەنلىكىنى كۆرسەتسە يەنە بىر تەرەپتىن خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ رېئاللىقنى پەردازلاپ كۆرسىتىش كۆزبويامچىلىق قىلىش جاۋاب بېرەلمىگەندە تېنىۋېلىشتەك رەزىل ماھىيىتىنى يەنىمۇ ئىلگىرىلىگەن ھالدا ئېچىپ بېرىدۇ خالاس. ئىككى مىڭ ئون سەككىزىنچى يىلى چۆچەكتىن پاسپورتسىز قازاقىستانغا قېچىپ چىققان لاگېر شاھىدى قەستەر مۇساقان ب د ت نىڭ ۋاقىتلىق ھىمايىسىگە ئېرىشكەن بولسىمۇ ئەمما نامەلۇم كۈچلەرنىڭ ھەيۋە ۋە تەھدىتلىرىگە ئۇچراپ كېلىۋاتقانىدى شۇنداقتىمۇ ئۇ ئانا يۇرتىدا بېشىدىن ئۆتكەنلەرنى ئاخبارات ۋاسىتىلىرى ئارقىلىق دۇنياغا ئاشكارىلاشنى توختىتىپ قويمىغان يىگىرمە ئىككىنچى دېكابىر يەنى ئۆتكەن جۈمە كۈنى ئۇ ئالمۇتادىكى بىر ئاشخانىدا تاماق يەپ ئولتۇرغىنىدا تۆت نامەلۇم كىشىنىڭ ئۇشتۇمتۇت تاياق توقماقلىق ھۇجۇمىغا ئۇچرىغان ھۇجۇمدا ئىككى چىشى زەخمىلەنگەن تۆت قوۋۇرغىسى سۇندۇرۇۋېتىلگەن تۆۋەندە مۇخبىرىمىز شۆھرەت ھوشۇرنىڭ بۇ ھەقتە تەييارلىغان پروگراممىسى دىققىتىڭلاردا بولىدۇ قازاقىستاندىكى ئاتاجۇرت تەشكىلاتىنىڭ نۆۋەتتە گېرمانىيىدە ياشاۋاتقان رەئىسى ئەربول دۆلەتبەكنىڭ رادىيومىزغا ئىنكاس قىلىشىچە قازاقىستاندىكى لاگېر شاھىتى قەستەر مۇساقان ئۆتكەن جۈمە كۈنى نامەلۇم كىشىلەرنىڭ ھۇجۇمىغا ئۇچراپ ئېغىر يارىلاندۇرۇلغان قەستەرنىڭ ۋەقەسىنى بىزنىڭ تەشكىلاتنىڭكى كاتىپى قايرات بايتوللا ماڭا تېلېفون قىلىپ دېدى ئاندىن كېيىن مەن شۇ يەرگە بېرىپ فېيسبۇكتا نەق مەيدان قىلغاننى كۆردۈم شۇ كۈنى ئاتاجۇرت تەشكىلاتىنىڭ مەسئۇل خادىمى نەق مەيدانغا يېتىپ كېلىپ ئەھۋالنى جىددىي قۇتقۇزۇش ئورنىغا ۋە ساقچىلارغا مەلۇم قىلغان

بىزنىڭ تەشكىلاتنىڭ كاتىپى مەلۇم قىلدى. بۈگۈن تېلېفونىمىزنى قوبۇل قىلغان. قەستەر مۇساقان شۇ كۈنى بېشىدىن ئۆتكەنلەر ھەققىدىكى سوئاللىرىمىزغا مۇنداق جاۋاب بەردى.
سىز سىزنىڭ قانداق يەردە ئىدىڭىز شۇلا بۇلا سىزگە بۇ زىيانكەشلىك قىلغان چاغدا.
مېھمانخانىدا مېھمانخانىدا تاماق ئىچىۋاتقان. ئۆزىڭىز يالغۇزمۇ ياكى دوست ئاغىنىلىرىڭىز بارمىدى.

ئىچىدىكى ئەھۋالنى سىرتقا پاش قىلدىڭ ياكى ئۆزۈڭنىڭ ئەھۋالىنى ياكى خىتاينىڭ ئەھۋالىنى سەن پاش قىلدىڭ دېگەن شۇ خاپىلىق بولامدۇ شۇ بولدى شۇنداقمۇ سىزنى ئۇرغانلا شۇلا ئەمدى ئاۋال سىزگە تېلېفون قىلىپ ئاغزىڭنى يۇم ئەمدى گەپ قىلما ياكى تالا تۈزگە چىقما ئۆيدىن سىرتقا چىقما ئاشخانىلاردا يۈرمە دەپ گەپ قىلىۋاتىدۇ قېنى مېنى گەپ قىلىۋاتىدۇ ئاشۇ مۇنداق قىلما ئەرز يېزىپ ئۆتە يولباسسام يولچە ئۇنداق بۇلار ئۆزلىرىنىڭ كىم ئىكەنلىكىنى شۇ يەردە دېدىمۇ دېمىدىمۇ بىز پالانچى بولىمىز مېنىڭ ئىسمىم ماۋۇ

ئۆزىنى ئاشكارىلاشنى خالىمىغان گۇۋاھچىلاردىن بىرىنىڭ بايان قىلىشىچە قەستەر مۇساقاننى ئۇرغان كىشىلەرنىڭ بىر قىسىم يېقىنلىرى قەستەر ۋە ئۇنىڭ يېقىنلىرىغا تېلېفون قىلىپ ساقچىغا سۇنغان ئەرزىدىن ۋاز كېچىشنى بولمىسا ھاياتىغا خەتەر يېتىدىغانلىقىنى ئېيتقان مەلۇم بولۇشىچە قەستەر مۇساقان لاگېر ھەققىدىكى گۇۋاھلىقلىرىنى توختاتماي كېلىۋاتقان ۋە يىگىرمە كۈننىڭ ئالدىدا خەلقئارا ئاخبارات ئورگانلىرىدىن ئازادلىق رادىيوسىنىڭ زىيارىتىنى قوبۇل قىلغان ئىكەن ئوتتۇز بىرىنچى دېكابىر كۈنى دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى رەئىسى دولقۇن ئەيسا ئەپەندى ئىككى مىڭ يىگىرمە تۆتىنچى يىللىق يېڭى يىل نۇتقى ئېلان قىلغان ئۇ بۇ نۇتقىدا ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلدىكى مۇرەككەپ خەلقئارا ۋەزىيەتتە ئۇيغۇرلار مەسىلىسىنى خەلقئارا كۈن تەرتىپتە تۇتۇپ تۇرۇش ئۈچۈن قىلىنغان خىزمەتلەر توغرىسىدا توختىلىپ ئۆتكەن شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا يەنە خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇر قىرغىنچىلىقىنى داۋاملىق پەردازلاپ كۆرسىتىشتەك سىياسىي تەشۋىقاتلىرىنى كۈچەيتىۋاتقانلىقىنى شۇنىڭدەك ئىككى مىڭ يىگىرمە تۆتىنچى يىلىمۇ خىتاينىڭ خەلقئارادىكى ئالدامچىلىق سىياسىتىنىڭ داۋام قىلىدىغانلىقىنى ئەسكەرتكەن تۆۋەندە بۇ ھەقتىكى تەپسىلىي مەلۇماتنى گېرمانىيەدىكى ئىختىيارىي مۇخبىرىمىز ئەكرەمدىن ئاڭلايسىلەر. مەلۇم بولغىنىدەك، ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلدىكى ئۇكرائىنا روسىيە ئۇرۇشى، ئىسرائىلىيە غەززە ئۇرۇشى ۋە ئافرىقا ئەللىرىدە يۈز بەرگەن ئىچكى توقۇنۇشلار دۇنيا جامائىتىنىڭ دىققىتىنى ئۆزىگە مەركەزلەشتۈرگەن مۇھىم ۋەقەلەر بولدى.

ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلنى ئاخىرلاشتۇرۇپ، ئىككى مىڭ يىگىرمە تۆتىنچى يىلغا قەدەم قويدۇق. ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلى دۇنيادا نۇرغۇنلىغان سىياسىي ئۆزگىرىشلەر، ئۇرۇشلار، ئىنسانىي درامىلار ياشانغان بىر يىل بولدى. دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى رەئىسى دولقۇن ئەيسا ئەپەندى ئوتتۇز بىرىنچى دېكابىر ئېلان قىلغان يېڭى يىللىق نۇتقىدا بۇ ھەقتە توختىلىپ، مۇھاجىرەتتىكى ئۇيغۇر تەشكىلاتلىرىنىڭ ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلدىكى مۇرەككەپ خەلقئارا ۋەزىيەتتە

دوكلاتلار ئېلان قىلىش، ئامېرىكا، ياۋروپا، ئاسىيا ئەللىرىدە ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى كەڭ تەشۋىق قىلىش ۋە تۈرلۈك خەلقئارالىق چوڭ يىغىنلارنى ئۆتكۈزۈش ئارقىلىق ئۇيغۇرلار مەسىلىسىنى خەلقئارا كۈن تەرتىپتە تۇتۇپ تۇرۇشقا مۇۋەپپەق بولغانلىقىنى ئىلگىرى سۈرگەن. شۇنداق بىر قالايمىقان دۇنيا سىياسىتى ئىچىدىمۇ ئۇيغۇر مەسىلىسى يەنىلا پارلامېنتلاردا، بىرلەشكەن دۆلەت تەشكىلاتىدا ۋە دۇنيا سىياسىتى مەتبۇئاتلىرىدا يەنىلا مۇھىم بىر مەسىلە بولۇپ كۈن تەرتىپكە كېلىۋاتىدۇ. ئۇنىڭ تىلغا ئېلىشىچە، ئۆتكەن بىر يىلدا خىتاي ھاكىمىيىتىنىڭ چەت ئەل دىپلوماتلىرى ۋە تەتقىقاتچىلىرىنى شەرقىي تۈركىستاننى زىيارەت قىلدۇرۇش، بەزى دۆلەتلەرگە قارىتا ۋىزىنى ئەمەلدىن قالدۇرۇپ ساياھەتكە يول ئېچىش،

رىقابەتلەر، قىيىنچىلىقلارمۇ ئاز بولمىدى. خىتاي ھۆكۈمىتى ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىل كىرىش بىلەن خەلقئارا بېسىملاردىن ئۆزىنى قاچۇرۇش، بۇ قىرغىنچىلىقنىڭ ئۈستىنى يېپىش ئۈچۈن ھەر خىل شەكىلدىكى مايمۇن ئويۇنلىرىنى ئويناشقا باشلىدى. بۈگۈن بۇ مۇناسىۋەت بىلەن زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلغان دولقۇن ئەيسا ئەپەندى خىتاينىڭ ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلى مۇرەككەپ خەلقئارا ۋەزىيەتتىن ئۈنۈملۈك پايدىلىنىپ، ياللانما چەت ئەل كۈچلىرىنىڭ تەشۋىقات تىلى بىلەن ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى يوشۇرۇش يولىدا زور تىرىشچانلىق كۆرسەتكەنلىكىنى تەكىتلەش بىلەن بىرگە، ئىككى مىڭ يىگىرمە تۆتىنچى يىلى خىتاينىڭ بۇ خىلدىكى ئالدامچىلىق سىياسىتىگە تېخىمۇ زور كۈچ سەرپ قىلىدىغانلىقىنى ئەسكەرتتى. خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئىككى مىڭ يىگىرمە تۆتىنچى يىلى ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى ئىنكار قىلىش ۋە ئۇنى ئۈستىنى يېپىپ دۇنيانى ئالداش ستراتېگىيىسىنىڭ ۋە كامپانىيىسىنىڭ داۋام قىلىدىغانلىقى بىر رېئاللىق بولۇپ ئوتتۇرىغا چىقىۋاتىدۇ خىتاي ھۆكۈمىتى خەلقئارادا ھەر قايسى دۆلەتلەردە يۈز بېرىۋاتقان سىياسىي توقۇنۇشلار ئەسكىرىي توقۇنۇشلاردىن پايدىلىنىپ بۇ ئىرقىي قىرغىنچىلىققا بولۇۋاتقان دۇنيانىڭ دىققىتىنى باشقا تەرەپكە تارتىش تاكتىكىسى ئوينىغان بولسا يەنە بىر تەرەپتىن بىر قىسىم دۆلەتلەرنىڭ دىپلوماتلىرىنى مەتبۇئات خادىملىرىنى شەرقىي تۈركىستانغا ئاپىرىپ ئۆزىنىڭ بۇ تەتۈر تەشۋىقاتى ئۈچۈن خىزمەت قىلدۇرۇش ئېھتىماللىقى بار. بۇرۇنمۇ قىلغان. ئۇ سۆزىدە خىتاي ھاكىمىيىتىنىڭ ئۆز يېغىدا ئۆز گۆشىنى قورۇش تاكتىكىسى بويىچە چەت ئەلدىكى بىر قىسىم ئىرادىسىز ئۇيغۇرلارنىمۇ سېتىۋېلىش ياكى تەھدىت قىلىش بىلەن ئىشقا سېلىپ مۇھاجىرەتتىكى مىللىي دەۋا ساھىبلىرىغا ئۇيغۇر تەشكىلاتلىرىغا ھۇجۇم قىلىۋاتقانلىقىنى ۋە ئالدىمىزدىكى يىللاردا بۇ خىل ھۇجۇملارنىڭ تېخىمۇ كۈچىيىدىغانلىقىنى ئىپادە قىلدى. خىتاي ھۆكۈمىتى يەنە ئۆزىمىزنىڭ ئىچىدىكى پاسپورتلارنى قىسمەن ئىنسانلارغا بېرىش، ئائىلىسىنى گۆرۈگە ئېلىۋېلىش ئۇسۇللىرى بىلەن ئىرادىسى ئاجىز بولغان، خىتايغا خىزمەت قىلىش مايىللىقى بولغان ياكى بىلىپ بىلمەي تۇرۇپ بۇ ئىرقىي قىرغىنچىلىقنى ئىنكار قىلىش كامپانىيەسىگە خىزمەت قىلىپ قېلىش ئېھتىمالى بولغان ئىنسانلارغا دىئاگنوز قويۇپ، بۇلارنى ھەر خىل ئۇسۇللار بىلەن ۋەتەنگە ئەكىرىش ۋە ياكى ئىچىدىن سىرتقا چىقىرىش ۋاسىتىلىرى بىلەن ئىرقىي قىرغىنچىلىق مەسىلىسىنى يوق قىلىش ئۈچۈن بۇ ھەرىكەتلەرنى ئېلىپ بارىدۇ. دېمەك، ئىككى مىڭ يىگىرمە تۆتىنچى يىلى بىز تەشكىلاتلار بولسۇن خەلقىمىز بولسۇن ۋە ئىنسانلىرىمىزغا ئېغىر بىر مەسئۇلىيەت چۈشىدۇ بۇ بىر ئەخلاقىي مەجبۇرىيەت بۇ بىر قانۇنىي مەجبۇرىيەت بۇ بىر ۋىجدانىي مەجبۇرىيەت شۇنىڭغا خىتاينىڭ بۇ تەتۈر تەشۋىقاتىغا دۇنيانى ئالداش تەشۋىقاتىغا نىسبەتەن دۇنيانى جىددىي ئاگاھلاندۇرۇشىمىز كېرەك تەشكىلاتلار ۋە ھەر بىر ئۇيغۇرمۇ ئۆزىگە چۈشكەن مەجبۇرىيەتنى ياخشى ئىجرا قىلىشى خىتاينىڭ بۇ ئېپىرىۋاتقان قىرغىنچىلىق جىنايىتىگە ھەمنەپەس بولماسلىقى كېرەك ئاخىرقى بىر قانچە يىلدا ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنىڭ بىر قىسىم دۆلەتلەرنىڭ پارلامېنتلىرىدا ئېتىراپ قىلىنىشى بىلەن ئۇيغۇرلار مەسىلىسىنىڭ خەلقئارادا پاكىتلىق بىر مەسىلە ھالىغا كېلىشىدىن خىتاينىڭ قاتتىق چۆچۈگەنلىكىنى ئىلگىرى سۈرگەن گېرمانىيىدىكى ۋەزىيەت ئانالىزچىسى غەيۇر قۇربان ئەپەندى خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ بۇ ۋەزىيەتنى ئۆزگەرتىش ئۈچۈن پۈتۈن چارىلەرگە مۇراجىئەت قىلىۋاتقانلىقىنى تىلغا ئالدى.

ۋە شۇنىڭ ئۈچۈن بىر قاتار سىستېمىلىق تەشۋىقات ۋاسىتىلىرىنى، سىياسەتلەرنى ئوتتۇرىغا چىقىش ئارقىلىق ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى خۇنۈكلەشتۈرۈشكە ۋە يوققا چىقىرىشقا ئۇرۇنماقتا، جۈملىدىن غەربتىن ئۆزى سېتىۋالغان مۇخبىرلارنى شەرقىي تۈركىستانغا ئاپىرىش ۋە خىتاي ئۆزى ياساپ چىققان ساختا رېئاللىقنى كۆرسىتىپ ئۇلارنىڭ ئېغىزى ئارقىلىق ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى يوققا چىقىرىشقا ئۇرۇنماقتا، خىتاي ھاكىمىيىتىنىڭكى بۇ ۋىزا سىياسىتىمۇ ئەينى ۋاقىتتا غەربتىكى كىشىلەرنى شەرقىي تۈركىستانغا بېرىشقا رىغبەتلەندۈرۈش ۋە ئۇ يەردىكى ئاللىقاچان ئەركىنلىكى بوغۇلغان بۇ خەلقنىڭكى ساختا رېئاللىقىنى كۆرسىتىش ئارقىلىق ئۇ يەردىكى ئىرقىي قىرغىنچىلىقنىڭكى يوققا چىقىرىشقا تىرىشماقتا. ئۇ سۆزىدە، خىتاينىڭ ئىككى مىڭ يىگىرمە تۆتىنچى يىلىمۇ شەرقىي تۈركىستاندىكى داۋاملىشىۋاتقان يۇقىرى تېخنولوگىيەگە تايانغان قىرغىنچىلىق سىياسەتلىرىنى يوشۇرۇش ئۈچۈن تېخىمۇ پائال ھەرىكەت قىلىدىغانلىقىنى ئەسكەرتتى. ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىق ۋە ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەت دېگەن ۋاقتىمىزدا كۆپىنچە ۋاقىتلاردا ئىنساننىڭ كاللىسىغا دۆۋىلىنىپ كەتكەن جەسەتلەر ۋە سۇدەك ئاققان قانلار كۆرۈنىدۇ، ئەمما خىتاي ھاكىمىيىتىنىڭكى ئۇيغۇرلارغا ئېلىپ بېرىۋاتقان بۇ ئىرقىي قىرغىنچىلىقى، تارىختا مىسلى كۆرۈلمىگەن بىر ئەھۋال ۋە خىتاي ھاكىمىيىتى سىرلىق ۋە خۇپىيانە ھالدا ئېلىپ بېرىۋاتقان يۇقىرى پەن-تېخنىكىلىق ۋاسىتىلەردە ئېلىپ بېرىۋاتقان بىر قىرغىنچىلىق بولغانلىقى ئۈچۈن ئۇ يەرگە بارغان تۇنجى بارغان كىشىلەرنىڭكى ئۇ يەردىكى بۇ قاباھەتلىك ئەھۋالنى دەماللىق كۆرۈپ كېتىشى ناتايىن. خىتاي ھاكىمىيىتى سۈنئىي ئەقىل، يۈز تونۇش كامېرالىرى ۋە شۇنداقلا دۇنيانىڭ ھېچ قانداق يېرىدە قوللىنىپ باقمىغان، مىسلى كۆرۈلمىگەن باستۇرۇش تېخنىكىلىرى ئارقىلىق بۇ يەرنى ئاللىقاچان ئوچۇق بىر تۈرمىگە ئايلاندۇرغان، شۇنىڭ ئۈچۈن ئۇ يەرگە بارغان كىشىلەر ئۇ يەردىكى قاباھەتلىك ئەھۋالنى، بۇ ئىرقىي قىرغىنچىلىقنى دەماللىق ھېس قىلالماسلىقى مۇمكىن، شۇنىڭ ئۈچۈن بۇ بىر قورقۇنچلۇق بىر تەرەققىيات، شەرقىي تۈركىستان دەۋاسىنى قىلىۋاتقان ھەممەيلەننىڭ، تەشكىلاتلارنىڭكى، ۋە ئۇيغۇر مەسىلىسىگە كۆڭۈل بۆلۈۋاتقان كىشىلەرنىڭكى، قېرىنداشلىرىمىزنىڭكى بۇ مەسىلىگە جىددىي قارىشىنى، ۋەتەندىكى خىتاينىڭكى ئويۇنلىرىنى ئېچىپ تاشلاش ۋە ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقنىڭ ھەقىقىي ماھىيىتىنى تونۇتۇشقا پۈتۈن كۈچىمىز بىلەن بىز ھەرىكەتلىنىشىمىز كېرەك. نورۋېگىيەدىكى ۋەزىيەت ئانالىزچىسى بەختىيار ئۆمەر ئەپەندىنىڭ ئىپادە قىلىشىچە، خىتاي ھاكىمىيىتى ھازىر بىر تەرەپتىن ۋىزىنى ئەمەلدىن قالدۇرۇش ئارقىلىق ئۆزلىرىنىڭ ئىقتىسادىي جەھەتتىكى يىمىرىلىشلىرىنىڭ ئالدىنى ئېلىشقا ئۇرۇنسا، يەنە بىر جەھەتتىن چەت ئەلدىن تۇغقان يوقلاش ئۈچۈن شەرقىي تۈركىستانغا كېلىدىغان بىر قىسىم ئۇيغۇرلارنىڭ ساياھەت يولىنى ئېچىپ بېرىپ، ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى مۇشۇ خىلدىكى ئۇيغۇرلار ئارقىلىق يوققا چىقىرىشتەك قوش تاكتىكىنى قوللىنىۋاتماقتا ئىكەن. ئەلۋەتتە، خىتاينىڭكى ۋىزىنى بىكار قىلىش ئارقىلىق شەرقىي تۈركىستانغا ژۇرنالىستلار ۋە سىياسەتچىلەرنى چاقىرىش ۋە جەلپ قىلىش، شۇنداقلا تاللانغان بىر قىسىم كىشىلەرنى شەرقىي تۈركىستانغا ساياھەت قىلغۇزۇش بىر چالمىدا ئىككى پاختەك ئۇرىدىغان بىر خىل سىياسىتى، بۇنى ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچكە قارىغاندا ئىككى مىڭ يىگىرمە تۆتىنچى يىلى تېخىمۇ راۋاجلاندۇرۇشى، كېڭەيتىشى مۇمكىن. خىتاي ناھايىتى ئىنچىكە تەپسىلىي پىلانلىغان بىر ئويۇننى ئويناۋاتىدۇ بۇ يەرگە بىر قىسىم ئۇيغۇرلار ھەمكارلىشىۋاتىدۇ ھەم بىلگەن ھەم بىلمىگەن ئاڭلىق ۋە ئاڭسىز شەكىلدە بۇلارنىڭ دېپىغا ئۇسسۇل ئويناۋاتقان ئەھۋال مەۋجۇت خىتاينىڭكى بىر تەرەپتىن، ئىقتىسادىي جەھەتتە چېكىنگەنلىكى ھەم بانكا سىستېمىلىرىدا نەق پۇل قالمىغانلىقى ھەممىمىزگە ئايان. خىتاي ساياھەتنى راۋاجلاندۇرۇش ئارقىلىق بىر تەرەپتىن بۇ كامچىلىقىنى تولۇقلىسا، ئىككىنچى تەرەپتىن خەلقئارادىكى ئوبرازىنى مۇشۇ ئۇيغۇرلارنىڭ ئۆزى بىلەن ئوڭشاش يەنى ئۇيغۇرلارنىڭكى ۋەتەنگە قايتىشنى كۆپەيتىپ، ئۆزىنىڭ يېغىدا ئۆزىنى قورۇيدىغان بۇ سىياسەتنى يۈرگۈزۈۋاتىدۇ. ئۇ سۆزىدە يەنە خىتاينىڭ بۇ چارىنى ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلى سىناق قىلغانلىقىنى، ئىككى مىڭ يىگىرمە تۆتىنچى يىلى ئۇنى تېخىمۇ كېڭەيتىپ يولغا قويۇشى مۇمكىنلىكىنى تەكىتلىدى. ئەمەلىيەتتە ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلى خىتاي ئۈچۈن بىر سىناق يىل. چۈنكى بىز بىلىمىز خىتاي ھەرقانداق خىزمەتنى ئالدىدا سىناق قىلىپ بىر مەزگىل يۈرگۈزگەندىن كېيىن ئاندىن كېيىن تېخىمۇ كەڭ راۋاجلاندۇرىدۇ ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىل ئاشۇنداق بىر يىل بولدى ھەم ئىككى مىڭ يىگىرمە تۆتىنچى يىلى بۇ تېخىمۇ كېڭىيىشى مۇمكىن مەسىلەن ياۋروپادا ۋىزا كەچۈرۈم قىلىنىدىغان بەش دۆلەتنى ئۇنىمۇ تېخىمۇ كېڭەيتىشى مۇمكىن بۇنىڭدىن باشقا بېرىۋاتقان كېلىۋاتقان ئىنسانلارنى تېخىمۇ كەڭرەك شەكىلدە قويۇپ بېرىشى مۇمكىن كۆزەتكۈچىلەرنىڭ قارىشىچە، ئۇكرائىنا روسىيە ئۇرۇشى، ئىسرائىلىيە غەززە ئۇرۇشى، خىتاي تەيۋەن سۈركىلىشى، ئافرىقا ئەللىرىدىكى ئىچكى توقۇنۇشلار ۋە دۇنيا مىقياسىدا ئەۋج ئېلىۋاتقان كۆچمەنلەر دولقۇنى قاتارلىق زور ۋەقە ھادىسىلەر يەنىمۇ داۋاملىشىدىغان ئىككى مىڭ يىگىرمە تۆتىنچى يىلىدا ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقى مەسىلىسىنى خەلقئارا كۈنتەرتىپتە تۇتۇپ تۇرۇش ئېغىر خىرىسقا دۇچ كېلىدىكەن. قەدىرلىك رادىيو ئاڭلىغۇچىلار! خىتاينىڭ ئالدامچىلىق سىياسىتىنىڭ ئىككى مىڭ يىگىرمە تۆتىنچى يىلىمۇ داۋام قىلىدىغانلىقىغا دائىر كۆز قاراشلارنى دىققىتىڭلارغا سۇندۇق. گېرمانىيەدىن ئەكرەم ئاڭلاتتى.